ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ສານກົດໝາຍປະເທດອົດສະເລຍຕັດສິນຊີ້ຂາດການຂໍອຸທອນຂອງຄຸນພໍ່ໃຫຍ່ George Pell ໃຫ້ໄປຈຳຄຸກຕາມການຕັດສິນໂດຍສານຂອງຄາວກ່ອນນີ້ ແຕ່ຄະນະກົດໝາຍຂອງຜູ້ກ່ຽວ ກຳລັງຊອກຫ າວິທີທາງໃນດ້ານກົດໝາຍຈະຂໍອຸທອນອີກ ຈົນກວ່າວ່າມັນຈະບໍ່ມີກົດໝາຍໃດໆຈະຖືກນຳມາໃຊ້ໄດ້ອີກໃໝ່ Pell ຖືກຕັດສິນຈຳຄຸກຍ້ອນຄະດີລ່ວງເພດສຳພັນເດັກຊາຍ 2 ຄົນ ໃນວານນີ້ ວັນທີ 22 ເດືອນ 8 ສາກົນປີ 2019 ຄ ວາມຫວັງຂອງ George Pell ທີ່ຈະຖືກອຸທອນໃຫ້ ຫາຍໄປ ແລະ ຜູ້ກ່ຽວຈະເປັນລູກຄຸກລູກຄອກຢູ່ຕໍ່ໆໄປ ຕາມການຕັດສິນຂອງຄາວກ່ອນນີ້ ຜູ້ພິພາກສາສານກົດໝາຍ 2 ຄົນຈາກ 3 ທ່ານ ປະຕິເສດບໍ່ຮັບຮູ້ການຂໍອຸທອນຂອງ George Pell ນັ້ນ ບັດນີ້ຜູ້ກ່ຽວຕ້ອງອຸທອນເຖິງສານສູງສຸດ High Court ອີງຕາມສາດສະດາຈານ Jeremy Gans ທີ່ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານກົດໝາຍ ນະທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Monash University ໃນ Melbourne ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ They're entirely at the mercy of

Pell ບໍ່ມີຄວາມຜິດໃດໆ ແຕ່ Comensoli ກໍເວົ້າວ່າທ່ານກໍບໍ່ລະແວງສົງໄສຫຍັງກ່ຽວກັບຜູ້ທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍນັ້ນ ສຳລັບຄົນທີ່ເຊື່ອຖືສາສະໜາກາໂຕລິກຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນເວົ້າວ່າເລື່ອງລາວດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ສັ່ນສະເທືອນການເ ຄົາລົບນັບຖື

ແລະ ສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປກ່ຽວກັບຜູ້ກ່ຽວນັ້ນ ແມ່ນຍັງມືດມົວຢູ່ ແຕ່ສຳລັບດຽວນີ້ ຜູ້ກ່ຽວຈະຕິດຄຸກຕິດຄອກຢູ່ຕໍ່ໄປ ທີ່ຈະຍືດຍາວ ຫຼືວ່າດົນນານເຖິງ 6 ປີ ຕາມການຕັດສິນຊີ້ຂາດລົງໂທດຜູ້ກ່ຽວ ໂດຍສານ ກົດໝາຍໃນວັນທີ 11 ເດືອນທັນວາ ປີ 2018 ວ່າໄດ້ລ່ວງລະເມີດເພດສຳພັນເດັກຊາຍ 2 ຄົນ ໃນອະດີດທີ່ຜ່ານມາດົນນານແລ້ວ ໃນປີ 1996 ຈົ່ງຟັງເລື່ອງລາວຫຼາຍຕື່ມເປັນພາສາຂອງທ່ານເອງ ໂດຍເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ທັບລາວ